ئەسسالامۇئەلەيكۇم مۆھتەرەم رادىيو ئاڭلىغۇچىلار ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىغا خۇش كەلدىڭلار. ئون بەشىنچى دېكابىر جۈمە پايتەخت ۋاشىنگتوندىن تارقىتىلىۋاتقان بىر سائەتلىك رادىيو ئاڭلىتىشىمىزنىڭ رىياسەتچىلىكىدە گۈلچېھرە خىزمەتتە. نۆۋەتتە ئىخلاسمەنلىرىمىزگە بۈگۈنكى پروگرامما مەزمۇنلىرىدىن قىسقىچە مەلۇمات بېرىپ ئۆتەي. دىققىتىڭلارغا ئاۋۋال بۈگۈنكى دۇنيا ۋەزىيىتى شۇنداقلا ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئېقىم مەسىلىلىرى توغرۇلۇق قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. قىسقا خەۋەرلىرىمىزدىن كېيىن ۋەقە ھەم مۇلاھىزە سەھىپىسى ۋە ئوبزور ئاڭلىتىشىمىز بويىچە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز شۇنداقلا دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىر، ۋە تەكلىپلىك ئوبزورچىلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدا تەپسىلىي پروگراممىلار ئاڭلىتىمىز. ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز. دىققىتىڭلار ئاۋۋال ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىننىڭ تەييارلىشىدىكى كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەردە بولسۇن.
بېلگىيەنىڭ بريۇسسېل ئەركىنلىك ئۇنىۋېرسىتېتى خىتاي تۈرمىسىدىكى تونۇلغان ئۇيغۇر فولكلورى تەتقىقاتچىسى، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ سابىق پىروفېسسورى راھىلە داۋۇتقا پەخرىي دوكتورلۇق ئۇنۋانىنى بەرگەن. مەلۇم بولۇشىچە، راھىلە داۋۇت ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئايدا خىتاي دائىرىلىرى تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنىپ، نەق ئالتە يىل بولغاندا بريۇسسېل ئەركىنلىك ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئۇنىڭغا ئۇيغۇر فولكلورى ۋە ئىنسانشۇناسلىق ئىلمى ساھەسىدىكى ئىلمىي تەتقىقاتى ۋە بۇ يولدا تۆلەۋاتقان بەدىلىنى نەزەردە تۇتۇپ ئۇنىڭغا مەزكۇر ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ پەخرىي دوكتورلۇق ئۇنۋانىنى لايىق كۆرگەن پروفېسسور راھىلە داۋۇت ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئايدا خىتاي دائىرىلىرى تەرىپىدىن ئۈرۈمچىدە تۇتقۇن قىلىنغاندىن كېيىن ئۇنىڭ يېقىنقى ۋاقىتلارغىچە ھېچقانداق ئىز دېرىكى بولمىغان پەقەت بۇ يىل توققۇزىنچى ئايدا ئامېرىكىدىكى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىدىن دىئالوگ فوندى راھىلە داۋۇتنىڭ ئاقىۋىتى ھەققىدە بايانات ئېلان قىلىپ ئۇنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى بۆلگۈنچىلىكنى تەرغىب قىلىش دۆلەت بىخەتەرلىكىگە خەۋپ يەتكۈزۈش بىلەن ئەيىبلىنىپ ئۆمۈرلۈك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقىنى بىلدۈرگەن مەزكۇر فوندىنىڭ ئەينى ۋاقىتتا بىلدۈرۈشىچە ئۇلار راھىلە داۋۇتنىڭ ئاقىۋىتىنى نەچچە يىل سۈرۈشتۈرۈش ئارقىلىق ئاخىرى خىتاي ئەمەلدارلىرىدىن ئۇنىڭ ئۆمۈرلۈك قاماققا ھۆكۈم قىلىنغانلىقىغا دائىر ئۇچۇرلارغا ئېرىشكەن دىئالوگ فوندى يەنە خىتاي دائىرىلىرىدىن ئۇنىڭ قەيەردە ئىكەنلىكى سالامەتلىك ئەھۋالى ۋە ئائىلىسى بىلەن ئالاقىلىشىش ھوقۇقىنىڭ بار يوقلۇقى قاتارلىق تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇرلارغا ئېرىشىشنىڭ يولىنى قىلىۋاتقانلىقىنى ئېيتقانىدى بريۇسسېل ئەركىنلىك ئۇنىۋېرسىتېتى خىتاي تەتقىقات ئورنىنىڭ دىرېكتورى پىروفېسسور ۋاننېسسا فرانگۋېلنىڭ ئون بەشىنچى دېكابىر ئېكستە ئېلان قىلغان ئۇچۇرىدا راھىلە داۋۇتنىڭ بريۇسسېل ئەركىنلىك ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پەخرىي دوكتورلۇق ئۇنۋانى بىلەن مۇكاپاتلانغانلىقى بىلدۈرۈلگەن مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئالتىنچى يىلدا تۇغۇلغان رائىلە داۋۇت ئىلگىرى بېيجىڭ پېداگوگ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دوكتورلۇق ئۇنۋانىنى ئالغان ئۇنىڭ ئىككى مىڭ بىرىنچى يىلى نەشر قىلىنغان ئۇيغۇر مازار مەدەنىيىتى تەتقىقاتى ناملىق ئەسىرى بۇ ساھەدىكى نوپۇزلۇق ئەسەرلەرنىڭ بىرى دەپ قارىلىپ كەلمەكتە ئۆتكەن يىلىدىن باشلاپ، بېيجىڭ دائىرىلىرى ئۇيغۇر ئېلىنى خىتاينىڭ ئاساسلىق يېزا ئىگىلىك، ۋە ئاشلىق بازىسىغا ئايلاندۇرۇش پىلانىنى ئىجرا قىلىشقا باشلىغاندىن كېيىن، ئۇيغۇر ئېلىنىڭ بۇ يىللىق ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىشى يىگىرمە مىليون توننىدىن ئاشقانلىقى خەۋەر قىلىنماقتا. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ بۇ يىللىق ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىشىنىڭ ئۆتكەن يىلقىدىن ئۈچ مىليون بەش يۈز ئەللىك مىڭ توننا ئارتقانلىقى قەيت قىلىنماقتا.

ئاشلىق تېرىلغۇ كۆلىمىنى كېڭەيتىشنى بۇيرۇغان ئىدى. خىتاي دائىرىلىرىنىڭ كېۋەزلىك كۆلىمىنى ئازايتىپ ئاشلىق تېرىلغۇ كۆلىمىنى كېڭەيتىشى ئامېرىكا ۋە غەرب ئەللىرىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك سەۋەبىدىن خىتاينىڭ ئاساسلىق پاختا بازىسى بولغان ئۇيغۇر رايونىنىڭ پاختا مەھسۇلاتلىرىنى چەكلىگەن ياكى بايقۇت قىلغان بىر ۋاقىتتا ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئەينى ۋاقىتتا تاراتقۇلار خىتاينىڭ كېۋەزلىك كۆلىمىنى ئازايتىشىدا

كۆپ خىل تېرىقچىلىق كۆرسەتكۈچىنى ئاشۇرۇش قاتارلىق تەدبىرلەرنى قوللانغانلىقىنى بىلدۈرگەن. نۆۋەتتە ئۇيغۇر رايونىدىكى ئاشلىق تېرىلغۇ كۆلىمى خىتاي ئومۇمىي ئاشلىق تېرىلغۇ كۆلىمىنىڭ ئاتمىش يەتتە پىرسەنتىنى تەشكىل قىلىدىكەن. خىتاينىڭ نوقۇل ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىشنى قوغلىشىپ، تېرىلغۇ يەرلەرنى كەڭ كۆلەملىك كېڭەيتىشىنىڭ رايوندا ئەزەلدىن جىددىي مەسىلە بولغان سۇ قىسلىقىنى تېخىمۇ كۈچەيتىشى، سۇ ئامبارلىرى بىڭتۈەن تەرىپىدىن كونترول قىلىنىدىغان بۇ رايوندا ئۇيغۇر ئولتۇراق نۇقتىلىرىنىڭ كۈندىلىك سۇ مەسىلىسىنى تېخىمۇ قىيىنلاشتۇرۇۋېتىدىغانلىقىدەك بىر ئەندىشىنى پەيدا قىلماقتا. مەلۇم بولۇشىچە، بۇ يىل ئون بىرىنچى ئاينىڭ ئاخىرىغىچە رايوندا سۇغىرىش ئىشلىرىغا كەتكەن سۇ ئۆتكەن يىلدىكىدىن بىر مىليارد سەككىز يۈز مىليون كۇب مېتىر ئارتقان.
ياۋروپا پارلامېنتىنىڭ ئون ئۈچىنچى دېكابىر كۈنى ئۆتكۈزۈلگەن مۇزاكىرە يىغىنىدا پارلامېنت ئەزاسى شۋېتسىيەلىك سياسىيون دەيۋىد لېگا سۆزگە چىقىپ كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلغۇچى خىتاي ئەمەلدارلىرىغا تېخىمۇ كۆپ جازا قويۇشقا چاقىرغان شۇنداقلا خىتايدىن ئىلھام توختى قاتارلىق تۇتقۇنلارنى قويۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلغان ياۋروپا پارلامېنتىنىڭ بۇ قېتىملىق مۇزاكىرىسى ياۋروپا ئىتتىپاقى رەھبەرلىرى ئون تۆت ۋە ئون بەشىنچى دېكابىر كۈنلىرى يىغىن ئۆتكۈزۈپ روسىيەنىڭ ئۇكرائىنا ئۇرۇشىغا ياردەم قىلغان خىتاي شىركەتلىرىگە ئېمبارگو قويۇش قويماسلىقنى مۇزاكىرە قىلىش ھارپىسىدا ئېلىپ بېرىلغان مەلۇم بولۇشىچە ياۋروپا كېڭىشىنىڭ پرېزىدېنتى چارلىز مىشېل بىلەن ياۋروپا كومىتېتىنىڭ رەئىسى ئۇرسۇلا فون دېر لېيېن بۇ ئاينىڭ باشلىرى خىتايدا زىيارەتتە بولغاندا شى جىنپىڭغا رۇسىيەنى ھەربىي ئەسلىھەلەر بىلەن تەمىنلەپ ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ رۇسىيەگە يۈرگۈزگەن ئېمبارگوسىغا خىلاپلىق قىلغان ئون ئۈچ خىتاي شىركىتىنىڭ تىزىملىكىنى بەرگەن دەۋىد لېگا ياۋروپا پارلامېنتىدا قىلغان سۆزىدە مۇنداق دېگەن مەن نويابىر ئېيىدا دەپ ئۆتكەندەك كوممۇنىست خىتاي ھاكىمىيىتى ياۋروپا ئۈچۈن ئۇزۇن مۇددەتتىكى ئەڭ چوڭ تەھدىت ئۇ سىستېمىلىق دەرىجىدىن تاشقىرى دۇنيا ھۆكۈمرانلىقىنى قوغلاشماقتا ھەم بۇنىڭغا يېتىشنىڭ پىلانىنى تۈزمەكتە ئۇ دېموكراتىيە كىشىلىك ھوقۇق ۋە قانۇن بىلەن باشقۇرۇشقا تەھدىت سالماقتا دەۋىد لېگانىڭ تەكىتلىشىچە خىتاي دۇنياۋى چوڭ كۈچ سۈپىتىدە ئالاھىدە مەجبۇرىيەتكە ئىگە بولسىمۇ لېكىن خىتاي رەھبەرلىرى دۇنياۋى مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشتىن كۆپرەك دۇنياۋى مەسىلە پەيدا قىلماقتا ئىكەن ئۇ خىتاينىڭ ئۇكرائىنا ئۇرۇشىدا رۇسىيەنى قوللاش تەيۋەنگە تەھدىت سېلىش كىشىلەرنى ناھەق قاماش ئىستىبدات قىممەت ئۆلچىمىنى ئېكسپورت قىلىش تىبەت ۋە ئۇيغۇر رايونىدا مەجبۇرىي ئاسسىمىلياتسىيە ئېلىپ بېرىش مەجبۇرىي ئەمگەك ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق خەۋپى پەيدا قىلىش ئارقىلىق مەسىلە ياراتقانلىقىنى بىلدۈرگەن دەۋىد لېگا سۆزىنىڭ ئاخىرىدا بىز بارلىق ۋاسىتىلارنى ئىشلىتىپ بۇ دوكلاتتا ئېيتىلغىنىدەك كۈچلۈك ۋە ئېنىق رەۋىشتە خىتايغا زىيادە تايىنىشنى رەت قىلىشىمىز قاتتىق سودا تەدبىرى قوللىنىشىمىز كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلغۇچىلارغا تېخىمۇ كۆپ جازا قويۇشىمىز ئىلھام توختى گۇي مىنخەي، جىممىي لاي ۋە ناھەق قامالغان بارلىق كىشىلەرنى قويۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلىشىمىز كېرەك دېگەن. خىتاي دۆلەت بىخەتەرلىك مىنىستىرلىكى خادىملىرىنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى لاگېرلارغا سولىشى ۋە مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش مەسىلىلىرىدىكى تەتقىقاتى بىلەن داڭ چىقارغان ئامېرىكىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى دوكتور ئادرىيان زېنزگە ھۇجۇم قىلىشتا بېلگىيەلىك بىر سىياسىيوندىن پايدىلانغانلىقى ئاشكارىلاندى. ئەنگلىيەنىڭ مالىيە ۋاقتى گېزىتى، گېرمانىيەنىڭ ئەينەك، فىرانسىيەنىڭ لە موندې گېزىتلىرى بىرلىشىپ ئېلىپ بارغان بىر تەكشۈرۈشتىن مەلۇم بولۇشىچە، خىتاي دۆلەت بىخەتەرلىك مىنىستىرلىكىنىڭ دانىيال ۋۇ ئىسىملىك بىر جاسۇسى بېلگىيەنىڭ رادىكال ئوڭچى سىياسىيون، بېلگىيە كېڭەش پالاتاسىنىڭ سابىق ئەزاسى فرانك كرېيېلماننى پۇلغا سېتىۋېلىپ، ئۈچ يىلدىن ئارتۇق ۋاقىت خىتايغا پايدىلىق ئىشلار ئۈچۈن ئىشلەتكەن. تەكشۈرۈش دوكلاتىدىن خىتاي جاسۇسلۇق ئورگىنىنىڭ فرانك كرېيېلماندىن دوكتور ئادرىيان زېنزغا ھۇجۇم قىلىپ، ئۇنىڭ ئابرۇيىنى چۈشۈرۈشنى، ئۇنىڭ ئاتالمىش، سەتچىلىكلىرىنى ئاشكارىلاشنى تەلەپ قىلغانلىقى مەلۇم بولغان. مالىيە ۋاقتى، لې موندې ۋە ئەينەك گېزىتلىرىنىڭ ئاشكارىلىشىچە، ئۇلار دانىيال ۋۇ بىلەن فرانك كرېلماننىڭ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككى يىلىغىچە بولغان ئارىلىقتا يېزىشقان تېكىست يازمىلىرىغا ئېرىشكەن. بۇ يازمىلارنى ياۋروپادىكى بىر بىخەتەرلىك ئورنى قولغا چۈشۈرگەن ئىكەن. بۇ يازمىلاردا دانىيال ۋۇنىڭ فرانك كرېلماندىن غەربنى پارچىلاش، ياۋروپادىكى خىتاينىڭ خوڭ كوڭ دېموكراتىيەسىنى باستۇرۇشى، ئۇيغۇرلارنى جازالىشىغا دائىر مەسىلىلەردىكى مۇزاكىرىلەرنى خىتايغا پايدىلىق تەرەپكە بۇراشتا پايدىلانغانلىقى قەيت قىلىنماقتا. خەۋەردىن مەلۇم بولۇشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى بىرىنچى ئايغا ئائىت بولغان بىر يازمىدا خىتاي تەرەپ فرانك كرېلماندىن بارلىق چارىلەرنى قوللىنىپ، ئەدرىيەن زەنسنىڭ ئابرۇيىنى چۈشۈرۈشنى تەلەپ قىلغان. ھالبۇكى، ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلنىڭ باشلىرىدا ئەدرىيەن زەنسكە قارىتىلغان ھۇجۇم يۇقىرى پەللىگە چىققان ئىدى. ئەدرىيەن زەنس ئون بەشىنچى دېكابىر LinkedIn ناملىق ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىسىدىكى ئىنكاسىدا، بۇ ھەيران قالارلىق بولسىمۇ، لېكىن بۇنى ئۇنىڭ ئاغزىدىن بىۋاسىتە ئاڭلاش تولىمۇ ھەيران قالارلىق دەپ كۆرسەتكەن.

ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ ئۇيغۇرلارنىڭ دېھقانچىلىق يەرلىرىنى يىغىۋېلىپ ئۆزلىرىنى خىتاي كارخانىلىرىدا ئىشلەيدىغان ئېشىنچا ئەمگەك كۈچلىرىگە ئايلاندۇرۇپ قويغان خىتاي دائىرىلىرى رايوننىڭ كوللېكتىپ يەر ئىگىدارچىلىق ھوقۇقىنى يېڭىدىن جەزملەشتۈرۈش ۋە تىزىملاش خىزمىتىنى تاماملىغان تەڭرىتاغ تورى قاتارلىق خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىنىڭ ئون بەشىنچى دېكابىر خەۋەر قىلىشىچە نۆۋەتتە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق تەبىئىي بايلىقلار نازارىتى ئىككى يىل داۋام قىلغان كوللېكتىپ يەر ئىگىدارچىلىق ھوقۇقىنى يېڭىدىن جەزملەشتۈرۈش ۋە تىزىملاش خىزمىتىنى ئاخىرلاشتۇرۇپ جەمئىي قىرىق ئالتە مىڭ يەتتە يۈز كوللېكتىپ يەر ئىگىدارچىلىق ھوقۇقنامىسىنى يېڭىدىن جەزملەشتۈرگەن ھەم تىزىملىغان لېكىن خەۋەردە بۇنىڭ قانچىلىك كۆلەمدىكى يەرگە چېتىلىدىغانلىقى ۋە كىملەرنىڭ كوللېكتىپ يەر ئىگىدارچىلىق ھوقۇقىنىڭ جەزملەشتۈرۈلگەنلىكى ھەم يېڭىدىن تىزىملانغانلىقى تىلغا ئېلىنمىغان رايوندىكى كوللېكتىپ يەر ئىگىدارچىلىق ھوقۇقىنى يېڭىدىن جەزملەشتۈرۈش تىزىملاش خىزمىتىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ ئۇيغۇرلارنى كەڭ كۆلەمدە تۇتقۇن قىلىپ مال مۈلكى يەر زېمىنلىرىنى مۇسادىرە قىلىش ئۆزلىرىنى لاگېر تۈرمىلەرگە قاماش مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش بىلەن ئەيىبلىنىۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئېلىپ بېرىلىشى دىققەت قوزغىماقتا رادىيومىز ئىلگىرى خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلىدىن بېرى تۇتقۇن قىلىنغان ياكى مەجبۇرىي ئەمگەككە تۇتۇلغان ئۇيغۇرلارنىڭ تېرىلغۇ يەر كېۋەزلىك ۋە مېۋىلىك باغلىرىنى مۇسادىرە قىلىپ خىتاي شىركەتلىرىگە ۋە شەخسلەرگە ئېلىپ بەرگەنلىكىگە دائىر خەۋەرلەرنى دەلىللىگەن تەڭرىتاغ تورىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق تەبىئىي بايلىقلار نازارىتى تەبىئىي بايلىقلار ھوقۇقىنى تىزىملاش ئىدارىسىنىڭ باشلىقى كې جۈەنلى كوللېكتىپ يەر ئىگىدارچىلىق ھوقۇقىنى يېڭىدىن جەزملەشتۈرۈش ۋە تىزىملاشنىڭ يەر باشقۇرۇش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ دېھقانلارنىڭ يەر ھوقۇقى ۋە مەنپەئەتىنى قوغداشتا ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى ئېيتقان ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە، بۇ بۇنىڭدىن كېيىنكى يەر تەستىقلاش، يەر ئېلىش، يەر بىلەن تەمىنلەش، بازاردىكى كوللېكتىپ سودا قۇرۇلۇش يېرى، تەبىئىي بايلىق ھوقۇقىنى بىر تۇتاش تىزىملاش قاتارلىقلارنى مۈلۈك ھوقۇقى سانلىق مەلۇماتى بىلەن تەمىنلەيدىكەن.
Hörmətli radio anlıqçılar, Erkin Asiya Radiosu diqqətinizdə, mən proqram riyasətçisi Gülçehra.

بروكىنگ ئىنستىتۇتىدا ئامېرىكا قوشما شتاتلىرىنىڭ خىتايدىكى باش ئەلچىسى نىكولاس بورنىس ئەپەندى بىلەن مەخسۇس سۆھبەت ئۆتكۈزۈلدى. سۆھبەتتە ئىككى تەرەپ مۇناسىۋىتىدىكى كۆپ قىرلىق ئامىللار، جۈملىدىن، كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىلىرى، ھەمكارلىق ۋە دۇنياۋى تەھدىت قاتارلىقلار ئوخشىمىغان نۇقتىلاردىن قاراپ چىقىلدى. شۇنىڭدەك باش ئەلچى نىكولاس ئەپەندى بۇ ھەقتىكى بىر قىسىم نېگىزلىك سوئاللارغا جاۋاب بەردى.

خىتاينىڭ تەيۋەن بويىدىكى ئىغۋاگەرچىلىكى تۈپەيلىدىن ئامېرىكا ئۈچۈن بىرلا ۋاقىتتا ئىككى سەپتە ئىككى چوڭ رەقىبكە تاقابىل تۇرۇشقا توغرا كېلىش دېگەنلەر ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋىتىنى تارىختىكى ھەر قانداق مەزگىلدىكىدىنمۇ بەكرەك مۇرەككەپلىككە پاتۇرۇپ قويدى. ئەنە شۇنداق بىر پەيتتە ئامېرىكىنىڭ خىتايدىكى باش ئەلچىسى نىكولاس بورنىس ئەپەندى تەكلىپكە بىنائەن ئون بەشىنچى دېكابىر چۈشتىن بۇرۇن ۋاشىنگتون شەھىرىدىكى بروكىنگس ئاقىللار مەركىزىدە مەخسۇس سۆھبەتكە ئىشتىراك قىلدى. باش ئەلچى نىكولاس ئالدى بىلەن سۆزگە چىقىپ، ئامېرىكا-خىتاي مۇناسىۋىتىنىڭ نۆۋەتتىكى ئەھۋالى ھەمدە بۇنىڭدا ئامېرىكا ئۈچۈن قانداق ئەۋزەللىك ۋە يېتەرسىزلىكنىڭ بارلىقى ھەققىدە چۈشەنچە بەردى. ئۇنىڭ پىكرىچە، ئىككى تەرەپ مۇناسىۋىتىنى يېقىن كەلگۈسىدە ياخشىلىنىشقا قاراپ ماڭىدۇ دەپ قاراش تېخى بالدۇرلۇق قىلىدۇ. ئۇ بۇ ھەقتە توختىلىپ، نۆۋەتتە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي ھەققىدىكى مەۋقەسىنى مەبلەغ سېلىش، ھەمكارلىشىش ۋە رىقابەتلىشىش بىر گەۋدىلەشكەن شەكىلدە چۈشىنىشكە بولىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. ئۇنىڭ قارىشىچە، ھازىرقى ۋەزىيەتتە ئامېرىكا ئۈچۈن ئاسىيادىكى ئىتتىپاقداشلىرى بىلەن بولغان ھەمكارلىق تارىختىكى ئەڭ ياخشى رېكوردنى ياراتقان. بۇنىڭدا ياپونىيە، جەنۇبىي كورېيە، فىلىپپىن قاتارلىقلار تىپىك مىسال بولالايدۇ. ھىندىستان ۋە ئاۋسترالىيەمۇ بۇ جەھەتتە ئەڭ ياخشى سەۋىيەنى ساقلاپ كېلىۋاتقان بولۇپ، ئامېرىكا بىلەن تۆت دۆلەت ئىتتىپاقىنى شەكىللەندۈرگەن. ياۋروپا ئىتتىپاقىمۇ شۇنداق. بۇلارنىڭ ھەممىسى خىتاي بىلەن بولغان بىخەتەرلىك مەسىلىسىدە ئوخشاش قاراشتا. بۇ خىل ئورتاق يۈزلىنىشنىڭ ۋۇجۇدقا چىقمىقى نەچچە ئون يىلدىن بۇيان كۆرۈلۈپ باقمىغان بىر ھادىسە. بولۇپمۇ ياۋروپا ئىتتىپاقى ۋە ناتونىڭ بىردەك خىتاينى ئىستراتېگىيەلىك رەقىب دەپ ئېلان قىلىشى بۇنىڭ ئەڭ جانلىق مىسالى. بۇنداق ئەھۋالدا ئامېرىكا بىلەن ياۋروپا ۋە ئاسىيادىكى مۇھىم كۈچلەر ئوتتۇرىسىدا بىر مۇقىم ھەمكارلىقنىڭ ئاساسى يارىتىلدى دېيىش خاتا بولمايدۇ. ئۇ يەنە بۇ جەھەتتىكى رىقابەتلەر ھەققىدىمۇ توختىلىپ ئۆتتى. نىكولاس بۇرنس ئەپەندىنىڭ پىكرىچە، ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى ئاساسلىق رىقابەت ئىستراتېگىيەلىك ھەربىي كۈچلەر مەسىلىسىدە ئەڭ گەۋدىلىك ئەكس ئەتكەن. بولۇپمۇ خىتاينىڭ شەرق ۋە جەنۇبتىكى دېڭىز بوشلۇقىدا ئۆزلىرىگە تەۋە بولمىغان دېڭىز تېررىتورىيەسىنى قانۇنسىز ھالدا ئۆزلىرىنىڭ تەۋەلىكىگە ئالماقچى بولۇشى. خىتاينىڭ تەيۋەن ئارىلى ۋە سېنكاكۇ ئارىلىدىكى زېمىن ئىغۋاگەرچىلىكى دېگەنلەر بۇنىڭدىكى ئەڭ تىپىك مىساللاردۇر. تەيۋەن ئارىلىنى مىسالغا ئالغاندا، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ يېرىمىنى تەشكىل قىلىدىغان تاۋارلار تەيۋەن بوغۇزىدىن ئۆتىدۇ. دۇنيا بويىچە ئىشلىتىلىۋاتقان يېرىم ئۆتكۈزگۈچلۈك ئۆزەكنىڭ يەتمىش پىرسەنتى تەيۋەندە ئىشلەپ چىقىرىلىدۇ. خىتاينىڭ سۈنئىي ئەقىل ۋە ئەقلىي مۈلۈك ئوغرىلىق قىلمىشىمۇ ھازىر مۇشۇ ساھەدە ئەڭ گەۋدىلىك بولۇش بىلەن بىرگە، ھەربىي ئىغۋاگەرچىلىككە كۆپلەپ تەتبىقلىنىشقا باشلىغان. شۇڭا بۇ رايون ھەربىي، سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي نۇقتىلاردىن بىردەك ھەممىگە باغلىنىشلىق پەۋقۇلئاددە رايون بولۇپ قالغان. ئەمما يېقىندا سان فرانسىسكو شەھىرىدىكى سۆھبەتتە ئامېرىكا خىتاي رەھبەرلىرى ھەربىي سۆھبەتنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش مەسىلىسىدە ئىلگىرىلەشكە ئېرىشتى. لېكىن بۇ جەھەتتىكى ئىلگىرىلەش قانداق بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ تەيۋەن ھەققىدىكى باش سىياسىتى مەڭگۈ ئۆزگەرمەيدۇ. ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتتە ئالاھىدە پەرقلىق بولغان ھادىسىلەر قاتارىدا نىكولاس ئەپەندى يەنە ئىدېئولوگىيەلىك قارشىلىقنى ئالاھىدە تەكىتلىدى. ئۇنىڭ قارىشىچە، كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۈچۈن ئىزچىل ئاچقۇچلۇق تېمىلاردىن بولۇپ كەلمەكتە. ئەمما خىتاي ئۈچۈن بۇ ئۇنداق ئەمەس. دەل مۇشۇ سەۋەبتىن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار ۋە تىبەتلەرگە قاراتقان ئوخشىمىغان شەكىللەردىكى باستۇرۇشلىرىنى تەنقىدلەپ كەلمەكتە. بۇنىڭ بىلەن ماس ھالدا ئامېرىكا قوشما شتاتلىرىنىڭ خىتايدىكى باش ئەلچىخانىسىمۇ ئۇيغۇر دىيارىدىكى باستۇرۇشلارنى ئەيىبلەپ بۇ ھەقتە بايانات ئېلان قىلغان. بۇ ئىشلار ئىزچىل ئىككى تەرەپ مۇناسىۋىتىدە غوللۇق تېمىلاردىن بولۇپ كەلمەكتە. ئۇ مۇشۇ ئەھۋاللار ھەققىدە توختىلىپ، شەخسەن مەنمۇ شىنجاڭدىكى دەپسەندىچىلىك قىلمىشلىرىنى قەتئىي ئەيىبلەيمەن دېدى. گەرچە ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدا كۆپلىگەن نازۇك ۋە زىل نۇقتىلار مەۋجۇت بولسىمۇ، باش ئەلچى نىكولاس ئۆزىنىڭ يەنىلا ئامېرىكا بىلەن خىتاي كۆپلىگەن ساھەلەردە ھەمكارلىشالايدۇ دەپ قارايدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. ئۇنىڭ پىكرىچە نۆۋەتتە ئامېرىكا يېزا ئىگىلىكى ئۈچۈن خىتاي ئەڭ چوڭ بازار. فېنتانىل ۋە كىلىمات مەسىلىسىدىمۇ خىتاي بىلەن ھەمكارلىشىش بەكمۇ زۆرۈر. ئامېرىكا يەنە بىر ياقتىن خىتاي ئۈچۈن مۇھىم ساياھەت نۇقتىسى بولۇپ، ساياھەتچىلىكنىڭ ئۆزىدىنلا ئامېرىكا يىلىغا ئوتتۇز مىليارد ئامېرىكا دوللىرى تاپالايدۇ. گەرچە ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خىتاي بىلەن رىقابەتلەشسىمۇ، خىتاي خەلقىنى دۈشمەن دەپ قارىمايدۇ. شۇنداقلا ھېچكىمنىڭمۇ ئىككى تەرەپ خەلقىنى توقۇنۇشقا ياكى ئۇرۇشقا سۆرەپ كىرىشىنى خالىمايدۇ. We compete with the government of China.

بولۇپمۇ ئامېرىكا ئۈچۈن ھازىر خىتايدىن كېلىۋاتقان تۈرلۈك تەھدىتلەر ۋە خەتەرلەر،
بىخەتەرلىك مەسىلىسىدە مۇرەسسە قىلىش مەسىلىسى، خاماس ئىسرائىلىيە توقۇنۇشى، ئۇكرائىنا ئۇرۇشى قاتارلىق مەسىلىلەرنىڭ نۆۋەتتىكى ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋىتىگە قانداق تەسىر كۆرسىتىشى ھەققىدە مۇھاكىمىلەر بولدى. And so I'm curious if you see room for سۆھبەت يىغىنىغا ئىشتىراك قىلغان ھەر ساھە كىشىلىرىمۇ ئوخشىمىغان نۇقتىلار بويىچە سوئاللار سورىدى.
بېلگىيەدىكى بريۇسسېل ھۆررىيەت ئۇنىۋېرسىتېتى ئون تۆتىنچى ئۆكتەبىر كۈنى تۇتقۇندىكى زىيالىي راھىلە داۋۇتقا پەخرىي دوكتورلۇق ئۇنۋانى بەرگەنلىكىنى ئېلان قىلغان. مەزكۇر ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ پىروفېسسورى ۋانېسسا فرېنگۋىللى بۇ ھەقتە رادىيومىزغا سۆز قىلىپ، بۇ شەرەپ ئۇنۋانىنىڭ راھىلە داۋۇتنىڭ ئەركىنلىككە چىقىپ، ئىلمىي ساھەگە قايتىپ كېلىشىگە پايدىسى بولۇشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرىمان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ.
ئون تۆتىنچى ئۆكتەبىر كۈنى بېلگىيەدىكى بريۇسسېل ھۆررىيەت ئۇنىۋېرسىتېتىدا ناھايىتى ئەھمىيەتلىك بىر پەخرىي دوكتورلۇق ئۇنۋانىنى تارقىتىش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلگەن بۇ مۇراسىمدا پەخرىي دوكتورلۇق ئۇنۋانى بېرىلگەنلەرنىڭ قاتارىدا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بېرى تۇتقۇندا تۇرۇۋاتقان خەلقئاراغا تونۇلغان ئۇيغۇر فولكلورشۇناس پروفېسسور راھىلە داۋۇتمۇ بار بولۇپ فولكلور ساھەسىدىكى ئىلمىي خىزمەتلىرى ئۈچۈن پەخرىي دوكتورلۇق ئۇنۋانى بېرىلگەن بريۇسسېل ھۆررىيەت ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تور بېتىدە بۇ ھەقتە يېزىلغان مەلۇماتلاردا مۇنداق دېيىلگەن ئۇنىۋېرسىتېتىمىز ئۆزىنىڭ ئۇزۇن يىللىق ئەنئەنىسىگە ئاساسەن پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا ئىلىم پەن سەنئەت ۋە سىياسىي ساھەلەردە ئۆزلىرىنىڭ ئوي پىكىرلىرى خىزمىتى ئىش ھەرىكەتلىرى ئارقىلىق ئۆز دەۋرىگە چوڭقۇر تەسىر كۆرسەتكەن شەخسلەرنى تەقدىرلەش يۈزىسىدىن ئۇلارغا پەخرىي دوكتورلۇق ئۇنۋانى تەقدىم قىلدۇق پروفېسسور راھىلە داۋۇت ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلنىڭ ئاخىرى ئىز دېرەكسىز غايىب بولغاندىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇنىڭ ئاقىۋىتى ھەققىدە ھېچقانداق ئۇچۇر بەرمىگەنىدى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئالتىنچى ئايدا رادىيومىز ئۇنىڭ تۈرمىدە جازا مۇددىتىنى ئۆتەۋاتقانلىقىنى دەلىللىگەن ئىدى بۇ يىل يىگىرمە بىرىنچى سېنتەبىر كۈنى ئامېرىكىدىكى دىيالوگ فوندى بىر خىتاي ھۆكۈمەت ئەمەلدارىدىن ئىگىلىگەن ئىشەنچلىك مەلۇمات ئاساسىدا دوكتور راھىلە داۋۇتنىڭ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئايدا بۆلگۈنچىلىك ۋە دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە زىيان كەلتۈرۈش جىنايىتى بىلەن ئۈرۈمچى شەھەرلىك ئوتتۇرا خەلق سوت مەھكىمىسىدە سوتلانغانلىقى ۋە ئۆمۈرلۈك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقىنى جەزملەشتۈرگەن ئىدى ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتى بۇ يىل بىرىنچى ئۆكتەبىر كۈنى بۇ ھەقتە مەخسۇس تەھرىرات ماقالىسى ئېلان قىلغان بولۇپ ئۇنىڭدا راھىلە داۋۇتنىڭ دېلوسىنى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىدا تۇنجۇقتۇرۇلغان يەنە بىر سادا دەپ كۆرسەتكەن بريۇسسېل ھۆررىيەت ئۇنىۋېرسىتېتى خىتايشۇناسلىق تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ پروفېسسورى ۋاننېسسا فرېنگېۋللې خانىم راھىلە داۋۇتقا پەخرىي دوكتورلۇق ئۇنۋانى بېرىلگەنلىكى ھەققىدە رادىيومىزغا سۆز قىلىپ مۇنداق دېدى

لېكىن بۇ ئىلىم پەن ساھەسى ۋە پۇقراۋىي جەمئىيەتلەر ئارىسىدا راھىلە داۋۇتقا بولغان تونۇشنى كۈچەيتىدۇ ئەلۋەتتە بىز تۇتقۇندىكىلەرنىڭ ئەھۋالىنى تەسەۋۋۇر قىلالمايمىز لېكىن تەكىتلەيدىغىنىم شۇكى ئۇلارنى ھەرگىز ئۇنتۇپ قالمايمىز

پروفېسسور راھىلە داۋۇت خانىم بىگۇناھ مۇددەتسىز تۈرمىدە ھازىر ئازاب چېكىۋاتىدۇ. بولۇپمۇ مۇشۇ يېقىنقى مۇددەتسىز قاماق جازاسى بېرىلدى دېگەندىن كېيىن نۇرغۇن مەتبۇئاتلاردا خەۋەرلەر بېرىلدى. لېكىن يەنىلام يېتەرلىك ئەمەس. ئەمما بىر شەخسنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئۇ چوقۇم دۇنياغا تونۇلۇشى كېرەك. ئۇنىڭكى ئىش ئىزلىرى ھەر خىل ئوخشىمىغان تەشكىلاتلار، شەخسلەر، كامپانىيە ئۇسۇللىرى ھەر خىل نېمە ئارقىلىق بىرىنچى بولۇپمۇ شۇ كەڭ كۆلەمدە تونۇتۇش بەك مۇھىم. ھەمدە بۇ پەخرىي دوختۇر ئۇنۋان بۇمۇ شۇ ئارقىلىق راھىلە داۋۇتنىڭكى ئىش ئىزلىرىنى ئۆزىنىڭكى بىگۇنالىقىنى ھازىر خىتاينىڭ نەقەدەر رەزىللىك بىلەن مۇشۇنداق بىر زىيالىينىڭكى بىگۇنا بىر زىيالىينىڭكى مۇددەتسىز قاماق جازاسى بەرگەنلىكى مۇشۇنى كەڭ كۆلەملىك دۇنياغا تونۇتۇش ئۆزى ئىنتايىن مۇھىم دەپ ئويلايمەن. قويۇپ بېرىلىشكە يا بولمىسا تۈرمىدىكى مۇددەتسىز جازاسىنى قىسقارتىشقا بەلكىم پايدىسى بولۇشى مۇمكىن دەپ ئويلايمەن.
ۋاننېسسا فرېنگېۋللې خانىم ئاخىرىدا مۇنداق دېدى. مەن تۇتقۇندا تۇرۇۋاتقان بارلىق مەھبۇسلار لاگېر تۈرمە تاملىرىنىڭ سىرتىدا ئۇلارنىڭ ئۆيگە قايتىشىنى كۈتۈۋاتقان كىشىلەرنىڭ بارلىقىنى بىلسىكەن دەيمەن مەن بىزنىڭ مۇشۇنداق ھەرىكەتلىرىمىزنىڭ ئۇلارغا ھاياتىنى داۋاملاشتۇرۇش ئۈچۈن كۈچ ۋە ئۈمىد بېرىشىنى ئارزۇ قىلىمەن شۇنداق بىزنىڭ ئاساسىي مەقسىتىمىز ئۇلارغا ئۈمىد بېرىشتۇر
hope to to them. ئون بىرىنچى دېكابىر كۈنى بېلگىيە پارلامېنتىنىڭ ئاۋام پالاتاسىدا خىتايدا مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ئۇيغۇر زىيالىيسى ئىلھام توختىنى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزاتلىققا كۆرسىتىش تەشەببۇسى ئوتتۇرىغا قويۇلغانىدى ۋانىسسا فرانگۋىللې خانىم مىنىستىرلار پارلامېنت ئەزالىرى ئۇنىۋېرسىتېت پروفېسسورلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىلھام توختىنىڭ نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزاتلىققا كۆرسىتىلىشىنى قوللىغان بىر يۈز سەكسەن كىشىنىڭ بىرى بولۇپ

بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن بەشىنچى يىلى ئون ئىككىنچى دېكابىر ئۈرۈمچىدە يۈز بەرگەن ئۇيغۇر ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ نامايىشىغا ئوتتۇز سەككىز يىل توشقان بولسىمۇ، لېكىن شۇ ۋاقىتلاردىكى ئوقۇغۇچىلار تەرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان مۇھىتنى قوغداش، ئادىل سايلام ئېلىپ بېرىش، ئۇيغۇرلارنىڭ تىلى ۋە مائارىپىغا كۆڭۈل بۆلۈش ۋە ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان پىلانلىق تۇغۇت سىياسىتىنى توختىتىش قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان تەلەپلەر ھازىرمۇ ئۆز ئەھمىيىتىنى كۆرسەتمەكتە. چەت ئەللەردە ياشاۋاتقان مەزكۇر نامايىشنىڭ بەزى يېتەكچىلىرى ھەمدە قاتناشقۇچىلىرى نامايىشنىڭ چىقىش سەۋەبلىرى، نامايىشتا ئوتتۇرىغا قويۇلغان تەلەپلەر ۋە بۇ ئويغىنىش ھەرىكىتىنىڭ تەسىرى توغرىسىدا توختالدى. تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز ئويغارنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان تەپسىلىي پروگراممىسىدا بولسۇن.
بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن بەشىنچى يىلى دېكابىردا ئۈرۈمچىدە يۈز بەرگەن ئۇيغۇر ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ كەڭ كۆلەملىك نامايىشى يېقىنقى يېرىم ئەسىردىن بۇيان ئۇيغۇر دىيارىنىڭ سىياسىي تارىخىغا ئىنتايىن چوڭقۇر تەسىر كۆرسەتكەن دېموكراتىك ھەرىكەتلەرنىڭ بىرىدۇر مىڭلىغان ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلار ئىشتىراك قىلغان ۋە بىر قانچە كۈنلەر داۋاملاشقان بۇ زور نامايىش ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ئەينى ۋاقىتتىكى سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي مۇھىتىغا كۈچلۈك تەسىر كۆرسىتىپلا قالماستىن بەلكى پۈتكۈل خىتاي مىقياسىدىكى ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتى ئۈچۈنمۇ ئاۋانگارتلىق رولىنى ئوينىغان ئىدى ئۇيغۇرلارنىڭ ھەق ھوقۇقلىرى ۋە ئەركىنلىك تەلەپلىرى ئوتتۇرىغا قويۇلغان خىتاينىڭ رايوندىكى مۇستەبىت مىللىي سىياسىتىنى ئۆزگەرتىش ۋە ئىسلاھ قىلىش تەلەپ قىلىنغان زۇلۇمغا كەمسىتىشكە ۋە ئاسسىمىلياتسىيەگە قارشى كۈچلۈك چۇقانلار ياڭرىتىلغان بۇ ھەرىكەت ئۇيغۇر بۈگۈنكى زامان تارىخىدا تىنچلىق يولى بىلەن ئېلىپ بېرىلغان ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارنىڭ دېموكراتىك ھەرىكىتى ۋە كۈرىشى دەپ قارالماقتا بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن بەشىنچى يىلدىكى ئون ئۈچىنچى دېكابىر ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىنىڭ بىر قىسىم يېتەكچىلىرى ۋە قاتناشچىلىرى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسەنىنچى يىللاردا تۈرلۈك سەۋەبلەر بىلەن ۋەتەندىن ئايرىلىپ ھېلىھەم چەت ئەللەردە ياشىماقتا ئۇلار ئارىدىن ئاز كەم قىرىق يىلغا يېقىن ۋاقىت ئۆتكەن بۈگۈنكى كۈندە مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر داۋاسىنىڭ خەلقئارالىشىشى سىستېمىلىشىشى ۋە كەسىپلىشىشىدە تايانچ كۈچلەردىن بولۇپ قالدى بىز شۇ قېتىملىق ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىنىڭ بىر قىسىم يېتەكچىلىرى ۋە ئىشتىراكچىلىرى بىلەن بۇ نامايىشنىڭ يۈز بېرىش سەۋەبلىرى نامايىش ئوتتۇرىغا قويۇلغان تەلەپلەر ۋە بۇ ھەرىكەتنىڭ ئۇيغۇر دىيارى ۋە چەت ئەللەرگە كۆرسەتكەن تەسىرى ھەققىدە سۆھبەت ئېلىپ باردۇق نۆۋەتتە كانادادىكى ئۇيغۇر ھەقلىرىنى ھىمايە قىلىش قۇرۇلۇشىنىڭ ئىجرائىيە دىرېكتورى بولۇپ ۋەزىپە ئۆتىۋاتقان مەمەت توختى ئەپەندى بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن بەشىنچى يىلدىكى ئون ئىككىنچى دېكابىر ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىگە باشتىن ئاخىر قاتناشقان شۇنداقلا نامايىش جەريانىدا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ مۇناسىۋەتلىك رەھبەرلىرى بىلەن ئېلىپ بېرىلغان سۆھبەتكە بەش نەپەر ئوقۇغۇچىلار ۋەكىلىنىڭ بىرى سۈپىتىدە قاتناشقان ھەم ئوقۇغۇچىلارنىڭ تەلەپلىرىنى يەتكۈزگەن كىشىلەرنىڭ بىرىدۇر ئۇ زىيارىتىمىز جەريانىدا ئون ئىككىنچى دېكابىر ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىنىڭ يۈز بېرىشتىكى ئارقا كۆرۈنۈشلەر نامايىش تەشكىللەش جەريانى ئوقۇغۇچىلارنىڭ تەلەپلىرى شۇنداقلا ئەينى ۋاقىتتىكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ نامايىشقا تۇتقان پوزىتسىيىسى قاتارلىق مەسىلىلەر ھەققىدە تەپسىلىي مەلۇمات بەردى ئۇ مۇنداق دېدى شۇ قېتىمقى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلار نامايىشى شەرقىي تۈركىستاندىكى ئادالەتسىزلىككە ۋە تەڭسىزلىككە قارشى چۇقان كۆتۈرگەن ئوقۇغۇچىلار ئۆزلىرىنىڭ نارازىلىقلىرى تەلەپلىرى ۋە دېموكراتىك ئارزۇلىرىنى تولۇق ئوتتۇرىغا قويالىغان كۆلىمى ۋە تەسىرى جەھەتتىن تارىخىمىزدا مىسلى كۆرۈلمىگەن بىر قېتىملىق ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىدۇر. مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن بەشىنچى يىلى ئون ئىككىنچى دېكابىر ئۇيغۇر. ئۇنىۋېرسىتېت ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ نارازىلىق ھەرىكىتى شەرقىي تۈركىستان بېسىۋېلىنغاندىن كېيىن بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلدىن سەكسەن بەشىنچى يىلغىچە بولغان ئوتتۇز ئالتە يىل مابەينىدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئوچۇق-ئاشكارا، بولۇپمۇ ئۇيغۇر ئوقۇغان يەنى زىيالىي كاتېگورىيەسىدىكىلەرنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىگە قارشى ئېلىپ بارغان ئوچۇق-ئاشكارا ئۆزلىرىنىڭ ھەق-ھوقۇقىنى تەلەپ قىلىش قانۇنىي كۈرىشى. بۇ كۈرەشنىڭ كېلىپ چىقىشى خىلمۇ خىل سەۋەبلەرگە باغلانسىمۇ، لېكىن تېگى تەكتىدىن ئېيتقاندا مۇنقەرزلىكتىن قۇتۇلۇش، شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ ئەركىنلىكىنى قولغا كەلتۈرۈش، شەرقىي تۈركىستاندىكى ئادالەتسىزلىك، تەڭسىزلىكلەرگە قارشى ھەققانىي ئۆزىنىڭ ئەركىنلىك تەلەپلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان تارىخىمىزدىكى ئۇنتۇلسا بولمايدىغان ۋە ياشلارنىڭ كوچىلاردا ھۆكۈمەت بىلەن ئاشكارا تىكلەشكەن ناھايىتى مەناسى ۋە قاتناشقان كىشىلەرنىڭ كۆلىمى جەھەتتىن مىسلى كۆرۈلمىگەن بىر ھەرىكەت، چۈنكى ئون بەش مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلار مۇشۇ ئۈرۈمچىدىكى بارلىق ئالىي مەكتەپلەردىن ئەتىگەن سائەت ئالتىدىن باشلاپ قەھرىتان سوغۇقتا ھەممە نېمىسىنى تاشلاپ بىر يەرگە جەم بولدى، بۇ مۇشۇ يېقىنقى زامان تارىخىمىزدا ناھايىتى ئاز كۆرۈلىدىغان بىر. ئون ئىككىنچى دېكابىر ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىنىڭ ئىشتىراكچىسى ۋە شاھىتلىرىدىن بىرى بولغان نۇرمەمەت مۇساباي ئەپەندىمۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، نامايىش جەريانىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان تەلەپلەر توغرىسىدا مەلۇمات بەردى ئۇنىڭ ئېيتىشىچە ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلار شۇ قېتىملىق نامايىشتا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا ئادىل سايلام ئېلىپ بېرىش مىللىي مائارىپقا كۆڭۈل بۆلۈش ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇش ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان پىلانلىق تۇغۇت سىياسىتىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش تەكلىماكاندىكى ئاتوم يادرو سىناقلىرىنى توختىتىش ئۇيغۇر رايونىغا خىتاي كۆچمەنلىرىنى يۆتكىمەسلىك

يەنجىسىڭ مانا بىزنىڭ ئاغا ئالدىدا، سەن چەت ئەل تىلى بىلمەيسەن دەيدۇ، بىزگە چەت ئەل تىلى ئۆتمەيدۇ. شۇنىڭغا بىز مىللىي مائارىپ جانلاندۇرايلى، ئۇيغۇر تىلىنى ئاخىرى تولۇق ئۆتسە، خىتاي تىلىنى بىزگە قوشۇمچە بىر دەرس قىلىپ ئۆتسە، بىزگە ئۇنىۋېرسىتېتكە كىرگەندىن كېيىن بىزگىمۇ چەت ئەل تىلى ئۆتسە، بىزنىمۇ خۇددى خىتايلارغا ئوخشاش ماستېرلىق، ماگىستىرلىق مەكتەپلەرگە قوبۇل قىلسا. دېگەن ئۈچ مەكتەپلەردە بۇرۇن مەكتەپنىڭ پىرىزىدېنتى بىلەن تالاش تارتىش قىلىۋاتقاچقا شۇ ئاساس قىلغان ئۈچىنچىسى شەرقىي تۈركىستاندا يەنى شىنجاڭدىكى ئاتوم سىنىقىنى توختىتايلى بىز ئاتومنىڭ دەردىنى جىق تارتتۇق ئەمدى ئاتوم سىنىقى ئېلىپ بارمىسۇن بىزنىڭ ۋەتىنىمىزگە جىق زىيانلارنى سالدى دېدۇق ئۇ تالاش بار ئەنكىن تۆتىنچىسى پىلانلىق تۇغۇتنى ئەمەلدىن قالدۇرايلى بىز ئۇيغۇرلار پىلانلىق تۇغۇتنىڭ كېرىكى يوق بىزنىڭ سانىمىز ئاز ۋەتىنىمىز بىزگە پىلانلىق تۇغۇت خىتايغا بىز ئوخشىمايمىز بىزگە پىلانلىق تۇغۇت كېرىكى يوق دەپ پىلانلىق تۇغۇتنىڭ ئۇيغۇرلارغا لازىمى يوق دېگەننى ئوتتۇرىغا قويدۇق بەشىنچىسى خىتاي كۆچمەنلىرىنى، قانۇنسىز كۆچمەنلەرنى توختىتايلى. كۆچمەن كەلمىسە بىزگە بىزنىڭ يېرىمىز يېتەرلىك. كۆچمەنگە لازىم ئەمەس دېدۇق. ئالتىنچىسى، شەرقىي تۈركىستان يەنى شىنجاڭنىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىتىنى قوغدايلى، يەر بايلىقىنى قوغدايلى دەپ، يەرنى قالايمىقان ئېچىپ، بوز يەر ئاچتىم، كان ئاچتىم دەپ يەرلىرىنى بۇزۇپ خىتايلار ئېلىۋالغانتى. شۇنى توختىتىش ئۈچۈن بۇ ئېكولوگىيەنى قوغدايلى دېگەن ئاساستا خىتايلارغا يەر بۆلۈپ بېرىشنى توختىتىشنى نىشان قىلغان. مۇشۇ ئالتە تۈرلۈك. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن بەشىنچى يىلى ئون ئىككىنچى دېكابىر ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتى يۈز بەرگەندە ئۆزىنىڭ شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى فىزىكا فاكۇلتېتىنىڭ ئىككىنچى يىللىقىدا ئوقۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى ئۇ شۇ قېتىملىق ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى ئون ئىككىنچى دېكابىر ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارنىڭ بۇ ھەرىكىتى بۈگۈنكى زامان تارىخىمىزدىكى تىنچ ئۇسۇلدا ئېلىپ بېرىلغان دېموكراتىك كۈرەشلىرىمىزنىڭ بىرىدۇر شۇنداقلا مىسلى كۆرۈلمىگەن بىر قېتىملىق ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىدۇر بۇ ھەرىكەت ئەينى ۋاقىتتا شەخسەن مېنىڭ دۇنيا قارىشىمنىڭ تىكلىنىشى ئۈچۈن ئەھمىيىتى ناھايىتى زور بولغان ئىدى.
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ئايرىمچىلىق سىياسىتىگە قارشى كۆتۈرۈلۈپ چىققان بىر بىر ھەرىكەت ھەم مەن ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ ئىككىنچى يىللىقىغا كەلگەن ۋاقتىم سەكسەن تۆتتە كەلگەن مەن كېيىن بىر يىلدىن كېيىن بولغان بۇ شەخسەن مېنىڭمۇ شۇ ۋاقىتتىكى دۇنيا قارىشىمنىڭ ئۆزگىرىشىدە مەسىلىلەرنى ئانالىز قىلىش چۈشىنىشىمدە ۋە ئىسيانكارلىق روھىمىزنىڭ يېتىلىشىدە تۈرتكىلىك رول ئوينىغان بىر ھەرىكەت مىڭ توققۇز يۈز توقسان تۆتىنچى يىلى چەت ئەلگە چىقتىم تۈركىيەگە توقسان بەشىنچى يىلى بۇ ھەرىكەتنىڭ ئونىنچى يىللىقىنى خاتىرىلەش مۇناسىۋىتى بىلەن ئەنقەرەدە بىر كونفرانس ئۆتكۈزگەن. سەكسەن بەشىنچى يىلى ۋە سەكسەن سەككىزىنچى يىلى، يەنى ئىككى ئۈچ يىل ئۆتكەندىن كېيىن سەكسەن سەككىزىنچى يىلى ئالتىنچى ئاينىڭ ئون بەشىنچى كۈنى ئىككىنچى نۆۋەتلىك ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتى نامايىشى يۈز بەردى. ھەممىمىز بۇ ھەرىكەتنى بىللە ئېلىپ باردۇق نامايىشنى، ئۇنىڭغا رىياسەتچىلىك قىلدۇق. دېمەك، بۇ ھەرىكەت مېنىڭ ئۈچۈنمۇ بىر دۇنيا قارىشىمنىڭ ئۆزگىرىشى، شەكىللىنىشى. دېموكراتىك ئاڭ چۈشەنچىنىڭ ئىسيانكارلىق بىر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ئايرىمچىلىق سىياسىتىگە قارىتا مانداق ھەرىكەتلەرنى قىلىش ئارقىلىقمۇ تەسىر قىلالايمىزكەن دەپ بىر ئىدىيەنىڭ شەكىللىنىش رولى ئوينىغان چۈنكى سەكسەن بەشىنچى يىلى بۇ ھەرىكەت يۈز بەرگەندىن كېيىن خىتاي ھۆكۈمىتى ئوقۇغۇچى رەھبەرلىرى بىلەن ئۈستەلگە ئولتۇرۇشقا مەجبۇر بولغان ئەمما ھېچ بولمىسا ئۈستەلگە ئولتۇرغان، بۇمۇ بىز ئۈچۈن بىر ئىلھام قاينىقى بولغان. شۇ سەكسەن سەككىزىنچى يىلىمۇ ئوخشاش شەكىلدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرى بىلەن شەخسەن مەن بەش ئالتە سائەتكە يېقىن ئۈستەلدە ئولتۇرغان. ئولتۇرۇپ، مىللىي مائارىپىمىزدە ساقلىنىۋاتقان ئادالەتسىزلىكلەر، بىر تەرەپتىن مىللەتلەر ئىتتىپاقى دەپ داۋراڭ سېلىپ، يەنە بىر تەرەپتىن مىللەتلەر ئىتتىپاقىنى بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان خىتاي مىللىيەتچىلىكىنىڭ كۈچلىنىش ئەھۋاللىرى، ئادالەتسىزلىكلەرگە ئوخشايدىغان نۇقتىلار بىلەن بىزنىڭ بەش ئالتە سائەتلىك بىر مۇنازىرىمىز بولغان يۇقىرى دەرىجىلىك ھۆكۈمەت رەھبەرلىرى ئولتۇرغان ئەمما پىكىر بىرلىككە كېلەلمىدۇق كېيىن نامايىشنى باشلىدۇق دېمەك بۇ سەكسەن بەشىنچى يىلقى ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتى مېنىڭ كېيىنكى سەكسەن سەككىزىنچى يىلدىكى ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى ئۈچۈن مېنىڭ دۇنيا قارىشىمدىمۇ مۇھىم رول ئوينىغان ئىدىيەمنىڭ شەكىللىنىشىدە مۇھىم رول ئوينىغان دەپ قارايمەن ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتى ئىچىدە بەلكىم ئەڭ چوڭ ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتى دېيىش مۇمكىن تىنچلىق شەكىلدە ئېلىپ بېرىلغان دېموكراتىك چۈشەنچىلەر بىلەن ئوقۇغۇچىلار ئىچىدە زىيالىيلارنىڭ ئېلىپ بارغان مەن شاھىت بولغان ئەڭ چوڭ ھەرىكەتلەرنىڭ بىرسى دەپ قارايمەن. مەمەت توختى ئەپەندى مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن بەشىنچى يىلدىكى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى ھەرىكىتىنىڭ بىر قىسىم ئاۋانگارتلىرىنىڭ ئارىدىن ئاز كەم قىرىق يىلغا يېقىن ۋاقىت ئۆتكەن بۈگۈنكى كۈندە مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتىنىڭ ئاساسلىق تايانچ كۈچلىرىگە

دۇنياسىدا بۇ داۋانى كېڭەيتكەن بولدى. بۇنى ھازىر مۇشۇ نۇقتىغا كەلدى. مۇشۇ شەرقىي تۈركىستان داۋاسىنىڭ مۇشۇ نۇقتىغا كېلىشىدە كۈچ چىقارغانلار قارىسىڭىز دەل شۇ ئوقۇغۇچىلارنىڭ يېتەكچىلىرى. شۇلار بەدەل تۆلىدى. ئاتا ئانىلىرىنى بەدەل قىلىۋەتتى. ئۇرۇق تۇغقان بىر تۇغقانلىرىنى. ھېچقايسى شۇ چىققانچە ۋەتىنىگە بارمىدى. ھېچقايسىنىڭ ئۇرۇق تۇغقىنىمۇ كەلمىدى. مۇشۇنىڭغا قارىغاندا شۇ ئاۋانگاردلارنىڭ ئوينىغان رولى پەۋقۇلئاددە. چۈنكى ۋەتەندىن بۇ داۋانى قىلىۋاتقانلار ۋەتەندە بۇرۇن. كاللا قىرىق توققۇزىنچى يىلى ھەتتا شۇ ۋاقلار چىققانلار شۇ ۋاقتىكى ۋەزىيەت كاللىسىدا بار ئاندىن كېيىن مانا ۋەتەندىن بىز بىلەن تەڭ چىققانلار خىتايچىنى بىلگەن خىتاينىڭ يېڭى سىياسىتىنى بىلگەن ۋەتەننىڭ ئەھۋالىنى بىلگەن ۋەتەندە مائارىپ تەربىيىسى كۆرگەن ۋەتەندە بەلگىلىك بىر ئالىي مەكتەپ سەۋىيەسىگە ئېرىشكەن ھەم چەت تىلىنى چۈشەنگەن تىل بىلگەن

مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن بەشىنچى يىلدىكى ئون ئىككىنچى دېكابىر ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتى ھەققىدە كامبرىج ئۇنىۋېرسىتېتى تەرىپىدىن نەشر قىلىنىۋاتقان ئاسىيا تەتقىقات ناملىق ژۇرنالدا مەخسۇس ماقالە ئېلان قىلغان بولۇپ ئۇ شۇ قېتىملىق ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىگە مۇنداق باھا بەرگەن ئەينى ۋاقىتتىكى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلار نامايىشى خىتاينىڭ ئىسلاھات ۋە ئېچىۋېتىش دەۋرىدە يۈز بەرگەن تارىخىي ئەھمىيىتى ئىنتايىن زور بولغان بۇرۇلۇش خاراكتېرلىك ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىدۇر ئەپسۇسكى كېيىنكى مەزگىللەردە خىتاي ھۆكۈمىتى ۋە ئۇلارنىڭ تەتقىقاتچىلىرى بۇ ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىگە ماھىيەت جەھەتتىن بۆلگۈنچىلىك ھەرىكىتى

بۇ خەۋەر ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا كۈچلۈك ئىنكاس قوزغاپ، ئەگەر ھەقىقەتەنمۇ ما شىڭرۇينىڭ دەرىجىسى ئۆستۈرۈلۈپ خىتاي مەركىزىگە ئېلىپ كېتىلسە، ئۇنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى سېكرېتارلىق ئورنىغا كىم تەيىنلىنىشى مۇمكىن؟ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق يەنە داۋاملىشامدۇ دېگەندەك بىر قاتار سوئاللارنى پەيدا قىلماقتا. ھەقتىكى مەلۇماتلار ۋە كۆزەتكۈچىلەرنىڭ ئىنكاسلىرىنى تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز شادىيەدىن ئاڭلايسىلەر. خىتاي يازغۇچى ۋە ئوبزورچى سەي شىنكۈن ئون بىرىنچى دېكابىر كۈنى ئېكىستە بىر پارچە قىسقا ئوبزور ئېلان قىلغان. ئۇ مەزكۇر ئوبزورىدا شى جىنپىڭنىڭ خىتاي كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى ئىشخانىسىغا يېڭىدىن مۇدىر كاندىداتى نىشانلاۋاتقانلىقىنى،

ئەلۋەتتە، ھازىرقى دۆلەت دەرىجىلىك ئەمەلدار دېگەن ناملار پەقەتلا سىمۋوللۇق تۈسكە ئىگە بىر ئەمەلدارلىق ئاتالغۇسىدۇر. ئەگەر شى جىنپىڭنىڭ ئالاھىدە قەدىرلىشىگە ۋە ئۇنىڭ ئىشەنچىسىگە ئېرىشەلمىسە، ھەرقانداق بىر دۆلەت دەرىجىلىك ئەمەلدارلىقنىڭ ھېچقانداق ئەمەلىي ھوقۇقى ۋە ئەركىنلىكى بولمايدۇ. ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان تۇڭگان ئانالىزچى ما جۈ ئەپەندى بۇ ھەقتە ئىنكاس قايتۇرۇپ، بۇ خەۋەرنىڭ بىر قانچە كۈندىن بۇيان بېيجىڭ شەھىرىدە تارقىلىپ يۈرگەنلىكىنى تىلغا ئالدى. ئۇ بۇ خىلدىكى خەۋەرلەرنىڭ ئاشكارا تارقىلىشىنىڭ شى جىنپىڭنىڭ ئەمەلدارلارنى ۋەزىپىگە تەيىنلەش ئۇسۇلى ۋە ئۇيغۇر رايونىنىڭ نۆۋەتتىكى ئالاھىدە ۋەزىيىتىگە ماس كەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ شى جىنپىڭنىڭ ھەممىگە ئايان بولغان ئۆزى نېمىنى خالىسا شۇنى قىلالايدىغان مۇستەبىت خاراكتېردىن ئېلىپ ئېيتقاندا بۇ ئۇچۇرغا گۇمان بىلەن قاراشقا توغرا كەلسىمۇ ئەمما بۇنى ئېھتىماللىقتىن ساقىت قىلماسلىق كېرەكلىكىنى ئەسكەرتتى ئۇ مۇنداق دېدى.

چۈنكى ئۇيغۇر رايونىغا ئوخشاش بۇنداق پەۋقۇلئاددە بىر جايغا نىسبەتەن بۇ ئۇچۇر بىزنىڭ بىلگەنلىرىمىزگە ماس كەلمەيدىغاندەك قىلىدۇ شۇڭا بىز يەنىلا بۇ تەخمىنگە سوئال بەلگىسىنى قويۇشىمىز كېرەك ئەمما بىز بۇنى تولۇقى بىلەنمۇ رەت قىلالمايمىز چۈنكى شى جىنپىڭ نېمىنى خالىسا شۇنى قىلالايدىغان بىر مۇستەبىت بىز ھازىرغىچە ئۇنىڭ ئۆز خاھىشى ياكى ۋاقىتلىق ئىرادىسىگە ئاساسەن چىقارغان نۇرغۇن قارارلىرىنى كۆردۇق

بۇنىڭ ما شىڭرۇينىڭ ئۇيغۇر رايونىنى ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنىڭ كۈچلۈك بولغانلىقىدىن ئەمەس، بەلكى شەرت شارائىتى تولۇق بىر ئەمەلدار بولۇش سۈپىتى بىلەن مەلۇم نوپۇز تىكلىگەنلىكى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن. ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دەپ يازغان. ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلنىڭ ئاخىرىدا شى جىنپىڭ ما شىڭرۇينى شىنجاڭغا ئەۋەتىپ بىر قىسىم يۇمشاق كۆرۈنۈشتىكى سىياسەتلەرنى يولغا قويۇپ چېن چۈەنگو قالدۇرۇپ كەتكەن قالايمىقانچىلىقنى تازىلىماقچى بولدى. چېن چۈەنگو شى جىنپىڭ ئىشىنىدىغان ئادەم بولماستىن، بەلكى لى كېچياڭنىڭ كونا سەركەردىسىدۇر. ئۇ شىنجاڭدىكى ئەڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارغا ئايلانغاندىن كېيىن، شى جىنپىڭنى ئاگاھلاندۇرۇپ، ئەگەر شىنجاڭدا مۇقىملىق بولمىسا، ھەممە نەرسە نۆلگە ئايلىنىدۇ، دېگەننى ئوتتۇرىغا قويدى. ئۇ تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش ۋە ئەسەبىيلىككە قارشى تۇرۇش ئۈچۈن يۇقىرى بېسىملىق تەدبىرلەرنى قوللاندى نەتىجىدە ئاتالمىش كەسپىي ماھارەت تەربىيىلەش مەركىزى نامىدىكى لاگېرلار كەڭ كۆلەمدە قۇرۇلۇپ ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان بىر مىليوندىن ئارتۇق ئاز سانلىق مىللەتلەر قايتا تەربىيىلەندى ئاخىرىدا چېن چۈەنگو خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ ئەيىبلىشىگە ئۇچراپلا قالماستىن بەلكى يەنە شى جىنپىڭ تەرىپىدىنمۇ پۈتۈنلەي تاشلىۋېتىلدى خىتاي يازغۇچى ۋە ئوبزورچى سەي شېنكۈن رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ ئېكستا ئېلان قىلغان ئوبزورى ھەققىدىكى ئوي پىكرىنى ئاڭلارمەنلەر بىلەن ئورتاقلاشتى ئۇ ما شىڭرۇينىڭ ئاددىي كان ئىشچىسى ئائىلىسىنىڭ پەرزەنتى ئىكەنلىكىنى گەرچە ئۇنىڭ ھېچقانداق قىزىل ئارقا كۆرۈنۈشى بولمىسىمۇ ئەمما ئۇنىڭ ئوقۇش تارىخى ۋە سىياسىي ئارقا كۆرۈنۈشىنىڭ بۇ ۋەزىپىگە تەيىنلىنىشىگە دەسمايە بولغانلىقىنى تەكىتلىدى ئۇ مۇنداق دېدى

ۋاڭ لېچۈەن چېن چۈەنگو جاڭ چۈنشيەنلەرگە سېلىشتۇرغاندا ئۇ ئۇيغۇر رايونىنى يۇمشاق شەكىلدە ئىدارە قىلىشتا ۋە ھەل قىلغۇچ مۇھىم ئىشلاردا تەڭپۇڭلۇقنى ساقلاشتا كۆزگە كۆرۈندى شۇڭا نۆۋەتتىكى ئەھۋالدىن قارىغاندا ما شىڭرۇينىڭ بۇ ئورۇنغا نىشانلانغانلىقى شۇنداقلا ئۇنىڭ شى جىنپىڭنىڭ ئىچكى چەمبىرىكىگە كىرگەنلىكى ناھايىتى ئېنىق بۇ ئەھۋاللار ئۇنىڭ چوقۇم بۇ ۋەزىپىگە تەيىنلىنىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرەلەيدۇ يەنە بىر تەرەپتىن ئۇنىڭ ئىلگىرىكى كەچۈرمىشلىرىدىن قارىغاندا ما شىڭرۇي ئۆتكەن ئون يىلدا شى جىنپىڭ بىلەن ناھايىتى قويۇق مۇناسىۋەت ئورناتقان ئەگەر ئۇنىڭ شى جىنپىڭ بىلەن يېقىن مۇناسىۋىتى بولمىسا ئۇ بىۋاسىتە سىياسىي بيۇرونىڭ ئەزاسى بولۇشتىن ئىبارەت

ئۇ ئەگەر جاۋ يىدې بۇ ۋەزىپىگە تەيىنلەنگەن تەقدىردىمۇ خىتاينىڭ رايوندىكى ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئومۇمىي سىياسىتىدە ھېچقانداق بىر تۈپكى ئۆزگىرىشنىڭ بولمايدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئامېرىكىدىكى خىتاي ۋەزىيىتى ئانالىزچىلىرىدىن چىكاگو ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تەكلىپلىك پىروفېسسورى كىشىلىك ھوقۇق ئادۋوكاتى تېڭ بياۋ ئەپەندى رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ھازىر شەرقىي تۈركىستاندا ئىنتايىن رەھىمسىز ئۇسۇللار بىلەن ئۇيغۇر ۋە باشقا مىللەتلەرنىڭ مەدەنىيىتى، دىنىي ئېتىقادى ۋە نېگىزلىك كىشىلىك ھوقۇقىنى دەپسەندە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ يەنە ئۇيغۇر رايونىنىڭ كېلەر نۆۋەتلىك پارتكوم سېكرېتارىنىڭ كىم بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، شى جىنپىڭ تەختتىن چۈشمىسىلا، ئۇيغۇر رايونىنىڭ سىياسىتىدە ماھىيەتلىك ئۆزگىرىش بولمايدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى.

ئىجتىمائىي تاراتقۇلار ۋە بىر قىسىم غەرب دېموكراتىك دۆلەتلىرى تەرىپىدىن ئىنتايىن كۈچلۈك خەلقئارا بېسىمغا دۇچ كەلدى. بۇ شى جىنپىڭ دەسلەپتە ئويلىمىغان ئىش ئىدى. گەرچە ئۇ خەلقئارا قانۇن ۋە خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ئۆلچىمىگە پىسەنت قىلمىسىمۇ، ئەمما بۇ خەلقئارالىق بېسىم كېيىنچە دىپلوماتىك ۋە ئىقتىسادىي بېسىمغا ئايلاندى. ئۇ رايوندا بىر قىسىم پەردازلاپ كۆرسىتىش ئۇسۇللىرىنى ئېلىپ بارغان بولسىمۇ، ئەمما خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى سىياسىتىنى ئۆزگەرتىشى تەس ئىدى. مەسىلەن، ئۇ ئامال بولمىغاندا بەزى جازا لاگېرلىرى ۋە ئاتالمىش تەربىيەلەش مەركەزلىرىنى تاقىشى ياكى ئۇلارنى باشقا خىل شەكىلدىكى لاگېرلارغا ئۆزگەرتىشى مۇمكىن. ئەمما رايوندىكى پۈتكۈل سىياسەتنىڭ ماھىيىتى ئۆزگەرمەيدۇ. ئۇلار سىياسىي كونتروللۇقنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، بىر پارتىيەلىك مۇستەبىتلىكنى تۆمۈر مۇشت بىلەن ساقلاپ قالماقچى. ئۇيغۇر رايونىنىڭ كېيىنكى نۆۋەتلىك يېڭى پارتكوم سېكرېتارىنىڭ كىم بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، خەلقئارا ئاخباراتلار، كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ۋە غەرب دېموكراتىك دۆلەتلىرىنىڭ خىتايغا بولغان بېسىمى ئۈزلۈكسىز داۋاملىشىدۇ. يەنە بىر تەرەپتىن، خىتاي ئۇيغۇر رايونىدا ئاللىقاچان باشلاپ بولغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى يەنە داۋاملاشتۇرىدۇ.

مەلۇم بولغىنىدەك دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى ئېلان قىلىنغانلىقىنىڭ يەتمىش بەش يىللىقى ھارپىسىدا ئامېرىكا مالىيە مىنىستىرلىقى چەت ئەل مەبلىغىنى نازارەت قىلىش ئىشخانىسى تەرىپىدىن ئىككى خىتاي ئەمەلدارىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان توققۇز دۆلەتتىكى يىگىرمە شەخسكە كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىش قىلمىشى سەۋەبلىك جازا يۈرگۈزىدىغانلىقى ئېلان قىلىنغان ئىدى

مەزكۇر قانۇننىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن ئالاقىسى بارمۇ؟ بۇ ھەقتىكى مۇھىم نۇقتىلارنى نۆۋەتتە گېرمانىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەم تەييارلىغان تەپسىلىي مەلۇماتتىن ئاڭلايسىلەر. ئون تۆتىنچى دېكابىر ياۋروپا پارلامېنتى تەرىپىدىن ھازىرلانغان ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنى ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ بىردەك ماقۇللۇقى بىلەن قاراردىن ئۆتكەن. ياۋروپا پارلامېنتى خادىملىرى تەرىپىدىن كىشىلىك ھوقۇق ساھەسىدىكى تارىخىي بۆسۈش دەپ تەرىپلىنىۋاتقان بۇ قانۇن ئىككى يىللىق تالاش-تارتىشتىن كېيىن ئاخىرى تەستىقلانغان. ياۋروپا ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدىكى خەۋەرلەردە بايان قىلىشىچە، ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنى گېرمانىيەنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلىدىن بۇيان يولغا قويۇپ كەلگەن ۋە ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى يولغا قويىدىغان يېڭى تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىدىنمۇ قاتتىق تۈزۈلگەن بولۇپ، بۇ قانۇن ياۋروپادىكى شىركەتلەرنى ياۋروپانىڭ قىممەت قارىشىنى تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ ھەر بىر ھالقىلىرىغا قەدەر تەتبىقلاشقا مەجبۇرلايدىكەن. گېرمانىيەنىڭ يېڭى تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنى توققۇز يۈزدىن ئارتۇق شىركەتكە تەسىر كۆرسەتكەن بولسا، ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنى تېخىمۇ كۆپ شىركەتلەرگە تەسىر كۆرسىتىدىكەن. ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى بىرىنچى ئايدىن باشلاپ يولغا قويۇلىدىغان ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىدا تىلغا ئېلىنىۋاتقان مۇھىم نۇقتىلارغا نەزىرىمىزنى ئاغدۇرساق، تۆۋەندىكىلەرنى كۆرەلەيمىز. بىرىنچى، مەزكۇر قانۇن بەش يۈزدىن ئارتۇق ئىشچى خىزمەتچىسى بولغان يەر شارى بويىچە يىللىق ئومۇمىي سودا سوممىسى بىر يۈز ئەللىك مىليوندىن ئاشىدىغان بارلىق شىركەتلەرگە تەتبىق قىلىنىدىكەن. ئىككىنچى، مەزكۇر قانۇن ئىككى يۈز ئەللىكتىن ئارتۇق ئىشچى خىزمەتچىسى بولغان يىللىق ئومۇمىي سودا سوممىسى قىرىق مىليوندىن ئاشىدىغان شىركەتلەرگىمۇ تەتبىقلاشقا ئۇيغۇن كېلىدىكەن. ئۈچىنچى، يىللىق ئومۇمىي سودا سوممىسى يىگىرمە مىليوندىن ئاشىدىغان، ياۋروپا ئىتتىپاقىغا تەۋە بولمىغان خەتەرلىك رايونلاردا تىجارەت قىلىدىغان، تاۋارلىرىنى ياۋروپا ئىتتىپاقى بازارلىرىدا ساتىدىغان چەت ئەل شىركەتلىرىمۇ مەزكۇر قانۇننىڭ جاۋابكارلىقىغا تارتىلىدىكەن. ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىنىڭ تەتبىقلىنىش دائىرىسى توقۇمىچىلىق، كىيىم-كېچەك، ئاياغ، دېھقانچىلىق، بېلىقچىلىق، يېمەكلىك ئىشلەپچىقىرىش، مىنېرال خام ئەشيالارنى ئېلىپ سېتىش قاتارلىق كەڭ ساھەلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇپ، خىلاپلىق قىلغۇچىلار جەرىمانە قويۇش، نامىنى بۇلغاش، تۆلەم تۆلەش، تىجارەت ئەھدىنامىلىرىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش قاتارلىق جازالارغا ئۇچرايدىكەن. ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن ئالاقىسى بارمۇ؟ ياۋروپا ئىتتىپاقى قوبۇل قىلغان تەمىنلەش زەنجىرى ھەققىدىكى قانۇننىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن بىۋاسىتە چېتىشلىقى بار. ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىدا خىتايغا ئوخشايدىغان مەجبۇرىي ئەمگەك ھېلىھەم ھۆكۈم سۈرۈۋاتقان مۇستەبىت دۆلەتلەرنىڭ ئىسىملىرى ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان خىتاي شىركەتلىرىنىڭ ناملىرى بىۋاسىتە تىلغا ئېلىنمىغان بولسىمۇ، بىراق بۇ قانۇننىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن بىۋاسىتە ئالاقىسى بار ئىكەن. بۇ قاراشنى ئىلگىرى سۈرگەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۈگۈن يەر شارىدا مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ گېپى ئوتتۇرىغا چىقسا، كىشىلەرنىڭ نەزىرىدە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ئۆرنەك سۈپىتىدە گەۋدىلىنىدىغان بىر ۋەزىيەت شەكىللەنگەن. بۈگۈن مەجبۇرىي ئەمگەك ھەققىدە گەپ سۆزلەر بولۇۋاتقان ۋاقىتتا دۇنيادا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بۇنىڭ ئەڭ تىپىك مىساللىرىدىن بىرى بولۇپ داۋام قىلىۋاتىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنى كامپلارغا سولاپ، بىر ياقتا مەجبۇرىي ئەمگەك سېلىش ئارقىلىق نۇرغۇنلىغان چەت ئەل شىركەتلىرى، ياۋروپا شىركەتلىرى خىتاينىڭ بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقى بىلەن ئورتاقلىق بار. بۇ بىر قانچە يىلدىن بۇيان مەتبۇئاتلاردا بولسۇن،

تەلەپلەر ئېلىپ بېرىلغان. ياۋروپا پارلامېنتى بۇ ھەقتە بىر قانچە قېتىم مەخسۇس مۇزاكىرىلەر بولغان. ئۇ سۆزىدە، مەزكۇر قانۇندا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى دېيىلگەن ئېنىق بىر ماددا ياكى ئاتالغۇ بولمىسىمۇ، ئەمما ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ بۇ قانۇننىڭ تۈزۈلۈشىدە تۈرتكىلىك رول ئوينىغانلىقىنى ئەسكەرتتى. دېمەك، بۇ بىر قانچە يىللىق كۈرەشنىڭ بىر قانچە يىللىق مۇزاكىرىلەرنىڭ بىر نەتىجىسى بولۇپ ئوتتۇرىغا چىقتى، گەرچە بۇنىڭدا بىۋاسىتە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى دەپ تىلغا ئېلىنمىغان بولسىمۇ، ئەمما مۇشۇ رامكىنىڭ ئىچىدە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدىن كەلگەن مەھسۇلاتلارنىڭ ياۋروپا بازارلىرىغا كىرىشى ۋە ياۋروپا شىركەتلىرىنىڭ خىتايدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق ماللارنىڭ ئېكسپورت ئىمپورت قىلىش مەسىلىسىدە جىددىي ئېتىلغان بىر قەدەم. دېگىنىمىزدەك، بۇ قانۇن رەسمىي ئىجرا قىلىنغان ئەھۋالنىڭ ئۆزىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان بۇ مەجبۇرىي ئەمگەك سىياسىتىنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن مۇھىم رول ئوينايدۇ. گېرمانىيەدىكى ۋەزىيەت ئانالىزچىسى غەيۇر قۇربان ئەپەندىمۇ ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىنىڭ تۈزۈلۈشىگە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ زور تەسىر كۆرسەتكەنلىكىنى تىلغا ئالدى. ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭكى بۇ يېڭى قانۇنى بىلەن ئۇيغۇر قۇل ئەمگەك مەسىلىسى بىۋاسىتە چېتىشلىق ۋە ھەتتاكى بۇ ئۇيغۇر قۇل ئەمگەك مەسىلىسى ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭكى مۇشۇنداق بىر قانۇننى مەيدانغا ئەچىقىشىدىكى ئەڭ مۇھىم ئامىل دېيەلەيمىز، چۈنكى بۇ قۇل ئەمگەك مەسىلىسى ياۋروپا ئىتتىپاقى بۈگۈن قانۇن چىقارمىسا بولمىغىدەك بىر يېڭى بىر ئەھۋال ئەمەس، ئەلمىساقتىن باشلاپ بار، لېكىن بۇ ئۇيغۇر قۇل ئەمگەك مەسىلىسى خىتاي ھاكىمىيىتى ئۆزىنىڭكى بىر دۆلەت سىياسىتى دەپ ئېلان قىلغان ۋە ئىجرا قىلىۋاتقان دۇنيادىكى باشقا قۇل ئەمگەك مەسىلىلىرىگە سېلىشتۇرغىلى بولمايدىغان دەرىجىدىكى ئېغىر بىر ئەھۋال. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇيغۇر قۇل ئەمگەك مەسىلىسىنى ياۋروپا ئىتتىپاقىدىكى يىگىرمىدىن ئارتۇق دۆلەتلەر ساھەسىدە ئۈنۈملۈك كونترول قىلىش ۋە بۇنىڭغا زەربە بېرىش ئۈچۈن ياۋروپا ئىتتىپاقىدا مۇشۇنداق بىر قانۇننىڭ بولۇشى ناھايىتى مۇھىم ۋە زۆرۈر ئىدى. ئۇ سۆزىدە، ھازىرغا قەدەر ياۋروپادا مۇشۇنداق بىرلىككە كەلگەن بىر قانۇن بولمىغانلىقى ئۈچۈن خىتايلارنىڭ ئۆز تاۋارلىرىنى بىر دۆلەت چەكلىسە يەنە بىر دۆلەتكە ئەكىرىپ سېتىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ قان تەرىدىن پايدا ئېلىشنى داۋاملاشتۇرۇپ كەلگەنلىكىنى، مەزكۇر قانۇننىڭ بۇ يوچۇقنى ئېتىش رولىنى ئوينايدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. نۆۋەتتە گوللاندىيە بىلەن گېرمانىيەدىن باشقا دۆلەتلەردە بۇ مەخسۇس قۇل ئەمگەك مەسىلىسىگە قارىتا بىر قانۇن يوق ئىدى، بۇندا چوڭ بىر بوشلۇق بولغان. شۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي ھاكىمىيىتى بۇ ئۇيغۇر قۇل ئەمگىكىگە چېلىشلىق بولغان مەھسۇلاتلارنى بىر دۆلەت چەكلىسە يەنە بىر دۆلەتكە ئەكىرىپ سېتىپ، بۇ مەسىلىنىڭكى ئۈنۈملۈك چەكلىنىشىگە تەسىر كۆرسەتكەن ئىدى. ياۋروپا ئىتتىپاقىدا ئومۇميۈزلۈك ئىجرا قىلىنىدىغان بۇ تېخىمۇ چىڭ، ماددىلىرى ناھايىتى قاتتىق بولغان بۇ قانۇننىڭكى نۆۋەتتە رەسمىي پارلامېنت تەستىقىدىن ئۆتۈشى ئۇيغۇر قۇل ئەمگىكىنى ئۈنۈملۈك چەكلىنىش ئۈچۈن ياۋروپا دائىرىسىدە تولىمۇ زور ئەھمىيەتكە ئىگە مۇھىم بىر ئەھۋال. ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىنىڭ ماقۇللىنىشى كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئىنسانپەرۋەرلىك نۇقتىسىدىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە بىر ھادىسە بولسىمۇ، پايدا-مەنپەئەت ئۈچۈن ئادىمىيلىكىنى يوقىتىدىغان بەزى شىركەت رەھبەرلىرىنىڭ نارازىلىقلىرىنى قوزغىغان. خەۋەرلەردە بايان قىلىشىچە، بىر قىسىم كىشىلەر بىريۇسېلنىڭ بۇ قارارى شىركەتلەرنىڭ تېخىمۇ كۆپ خىل تاللىشى ۋە ئەركىن رىقابەت ئېلىپ بېرىشىغا توسقۇنلۇق قىلىدۇ، دەپ قاقشىغان. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىنىڭ ماقۇللانغانلىقى ۋە بۇنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن بولغان ئالاقىسى ھەققىدە مەلۇمات بەردۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.

You've been listening to Radio Free Asia.